ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ພອນ ພູມີທອນ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ບຸກຄະລາກອນການແພດລາວບາງຄົນຍັງບໍ່ຍຶດໝັ້ນໃນຈະລິຍະທຳ ຍັງມີຂະບວນການຄົນຈີນເລາະຊື້ເດັກຍິງລາວໃນແ ຂວງທາງພາກເໜືອ ຊາວບ້ານໜອງພະຍາ ແລະ ດົງນາທອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້ອມແປງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ພຽງໄລຍະ 1 ເດືອນຂອງປີ 2024 ທົ່ວປະເທດລາວມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນເພີ່ ມຂຶ້ນ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ
ປັດຈຸບັນຍັງມີບຸກຄະລາກອນແພດໝໍຈຳນວນໜຶ່ງຖືເບົາວິຊາສະເພາະ ຂາດຈັນຍາບັນ ອີກທັງບາງຄົນຍັງເອື່ອຍອີງໃສ່ກັນ ແລະ ຫວັງຜົນປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນຕໍ ດຳເນີນການປິ່ນປົວຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງໂຕເອງກ່ ອນ ແລະ ປະໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ມາຮອດໂຮງໝໍກ່ອນ ຫຼື ມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບບາງຄົນມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ດັ່ງທ່ານໝໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັ ນທີ 19 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ອັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ ມັນເປັນວຽກ ອັນ ທາງລັດເດ້ເນາະ ລະກະແບບວ່າໂຮງໝໍຫັ້ນມັນມີຈຳກັດເນາະ ອັນ ແບບວ່າຄົນມັນຫຼາຍຫັ້ນນະ ຄົນຫຼາຍລະ ເພາະສ່ວນທີ່ວ່າ ເປັນ ເຈັບຫຼາຍແລ້ວ ໝໍ ໝໍຫັ້ນບໍ່ສາມາດບໍລິຫານຄົນເຈັບນັ້ນໄດ້ຫັ້ນນະ ແບບວ່າຄົນມັນຫຼາຍເກີນໄປລະ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະ ອັນ ມີ ມີບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າກະຊິເລືອກ ແບບວ່າເປັນພີ່ນ້ອງກັນບໍ ລະພີ່ນ້ອງມາເລີຍກໍໄປເບິ່ງ ພີ່ນ້ອງກ່ອນຫັ້ນນະ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ຍັງປະສົບບັນຫາການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາ ດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢ່າງຖືກຕ້ອງພໍເທົ່າໃດ ອີກທັງການປິ່ນປົວຫຼາຍເທື່ອພັດເຮັດໃຫ້ອາການຂອງຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ດັ່ງທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການສີດ ຢາ ໃຊ້ຢາຕໍ່ກັບຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ຫັ້ນນະ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຈັບແນວນີ້ມາ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ລະ ເຮົາ ເຮົາຄິດວ່າ ເອີ ໜ້າຈະເປັນແນວນີ້ ລະເຮົາໃຊ້ຢາແບບນີ້ແບບນີ້ ເຊິ່ງບາງ ເທື່ອມັນ ມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບ ອັນ ພະຍາດທີ່ ອັນ ຄົນ ຄົນນັ້ນເປັນຫັ້ນນະ ລະຊິມີຜົນກະທົບຕໍ່ ອັນ ສຸຂະພາບຂອງຄົນນັ້ນ ທ່ານກ່າວຢ້ຳຕື່ມວ່າ ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການທາງການແພດຈຳ ນວນໜຶ່ງກໍເວົ້າກົງກັນວ່າ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນແພດໝໍທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍເມືອງໃນແຂວງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກ ໜັກບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄ່າຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບ ທ່າມກາງບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແພດໝໍ ຜ່ານມາເກີດຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຈາກປະຊາຊົນເປັນ ຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ແພດໝໍເວົ້າບໍ່ມ່ວນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການບໍ່ທັນດີ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າຖືເບົາວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນຍາບັນແພດໝໍ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງເປັນຍ້ອນຄົນເຈັບ ແ ລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຄົນເຈັບບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດໝໍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກດ້ານສາທາລະນະສຸກຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ສຽງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ວ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເວົ້າບໍ່ມ່ວນບໍ ເວົ້າບໍ່ມ່ວນ ແພດບາງຄົນກໍເວົ້າປາກເຈັບຫັ້ນນາ ບາດບາງເທື່ອຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫຍິບ ເຂົາກໍເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເບິ່ງແຍງໃຫ້ຂ້ອຍຫັ້ນນາ ສົມມຸດວ່າຂະເຈົ້າກິ ນເຫຼົ້າມາເນາະ ດື່ມສຸລາມາໂຮງໝໍ ສົມມຸດວ່າເປັນອຸປະຕິເຫດ ເຮົາເວົ້າຄືບໍ່ຟັງໃຫ້ ບາງເທື່ອ ເຮົາຊິສັກຢາ ບາງຄົນກໍບໍ່ໃຫ້ສັກຫັ້ນນາ ສົມມຸດວ່າຫັ້ນ ສົມມຸດວ່າແນວນັ້ນ ວັນທີ 10 ພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຍານາ ງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ວ່າ ຍັງມີແພດໝໍຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍລິກາ ນບໍ່ເປັນໄປຕາມຈັນຍາບັນແພດໝໍ ຈົນເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຢາກໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຍາມເຈັບເປັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍເຂົ້າບໍລິກາ ນຢູ່ໂຮງໝໍຂອງລັດຫຼາຍຄົນໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ເລື່ອງທີ່ຢາກໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສະດວກໃຫ້ສຳພາດ ຍ້ອນກັງວົນຜົນກະທົບຕໍ່ການ ເຂົ້າຮັບການບໍລິການ ນອກຈາກບັນຫາດ້ານການບໍລິການແລ້ວ ເຄື່ອງມືທາງການແພດຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບຍຸກປັດຈຸບັນ ສ່ວນຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ຍັງສະໜອ ງຄວາມຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈັດສັນງົບປະມານ

ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງກະຂາດ ເຂດນອກກະເນາະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງມີຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຈ າກທາງການໄດ້ພໍເທົ່າໃດ ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວທຸກຍາກ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງຈະເຄີຍໄດ້ຮັບເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງກອນສາກົນ ແຕ່ເມື່ອສິ້ນສຸດໂຄງການແລ້ວ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕື່ມ ຍ້ອນທາງການລາວເອງ ກໍບໍ່ທັນມີງົບປະມານ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ປະສົບບັນຫາການເຂົ້າເຖິງການແພດ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ປີ 2024 ຜ່ານມາ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວໃນກອ ງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2024 ນີ້ວ່າ ພະນັກງານສະມາຊິກພັກໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັ ດຕາມແນວທາງຂອງພັກ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ການປະຕິບັດງານດ້ານການກວດກາຂອງຂັ້ນລຸ່ມ ຍັງບໍ່ທັນເປັນປົກກະຕິເທົ່າທີ່ຄວນ ອີກທັງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາ ລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບ ການປັບປຸງ ແລະ ການຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ບາງກໍລະນີຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ວຽກງານດ້ານການບໍລິການຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ ຍ້ອນພະນັກງານສ ະມາຊິກພັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກເວົ້າວຽກບໍລິຫານ ຖືເບົາວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນຍາບັນແພດໝໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍ
ເກີດສຽງວິພາກວິຈານເປັນວົງກວ້າງອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກມີຄລິບຄົນຈີນຂັບລົດເລາະຊື້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວໃນເຂດພາກເໜືອ ໜຶ່ງໃນຄລິບດັ່ງກ່າວ ມີກຸ່ມຄົນຈີນພ້ອມ ກັບຄົນລາວທີ່ເປັນລ່າມ ຂັບລົດມາຈອດຢູ່ແຄມທາງທີ່ມີເດັກຍິງລາວນັ່ງຢູ່ ແລະ ໄດ້ຍື່ນນ້ຳໃຫ້ແມ່ຍິງດື່ມ ກ່ອນຈະພາຂຶ້ນລົດກະບະໄປພ້ອມກັນ ນອກຈາກຄລິບດັ່ງກ່າວ ຍັງມີອີກສອງຄລິບທີ່ປາກົດມີຊາຍອ້າງວ່ າອາຍຸ 40 ປີ ນັ່ງຢູ່ກັບແມ່ຍິງລາວທີ່ອາດມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ໃນຄລິບໜຶ່ງອ້າງວ່າຈະພາເດັກຍິງໄປແຕ່ງງານ ແລະ ອີກຄລິບໜຶ່ງກໍມີຂໍ້ຂຽນປະກອບວ່າ ເດັກຍິງຖືກຄົນຈີນຖ່າຍທອດສົດ Live ໃນລັກສະນະອະນາຈານ ລົງແອັບຂອງຈີນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄລິບທີ່ເປັນກະແສຢູ່ນັ້ນບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ວ່າຖືກຖ່າຍທີ່ເມືອງໃດກັນແທ້ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບປາກົດການດັ່ງກ່າວວ່າເປັນແນວໃດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາ ມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຢູ່ເມືອງອຸດົມໄຊ ທ່ານໜຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນມີຄົນຈີນບາງສ່ວນເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງດອງກັບແມ່ຍິງລາວຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍນັ້ນມີຢູ່ແທ້ ແຕ່ກໍມີຄົນຈີນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄປເລາະຊື້ ແລະ ຕົວະເດັກຍິງລາວໃນເຂດບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດນອກ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ສະພາບຕົວຈິງຫັ້ນ ສ່ວ ນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວ ຢູ່ໃນອຸດົມໄຊ ແລ້ວກໍ ອັນເລື່ອງອັນ ແຮງງານຫັ້ນນ່າ ຕົວຢ່າງວ່າໄປເຮັດຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ຢູ່ເຂດນອກເນາະ ໂດຍທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ວ່າຊິໄປແຕ່ງດອງ ເອົາເງິນໃຫ້ພໍ່ໃ ຫ້ແມ່ ທີ່ວ່າມັນມີເດັກນ້ອຍຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວກໍເອົາໄປຫຼິ້ນ ແລ້ວກໍປ່ອຍໄປຫັ້ນນ່າ ຕະກີ້ຊ່ວງຫຼັງໆຫັ້ນມີ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປບອກຕໍ່ໆກັນໄປຫັ້ນນ່າ ເມື່ອມີການບອກຕໍ່ ຈຶ່ງເກີດເປັນຂະບວນການທີ່ຄົນຈີນຈະເລາະໄປຕາມໝູ່ ບ້ານ ແລະ ຕົວະກຸ່ມເດັກຍິງລາວໄປພັກຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ບ້ານພັກພາຍໃນແຂວງ ບາງເທື່ອກໍນຳຕົວໄປຕ່າງແຂວງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນຳເມືອຈີນ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງມີ passport ແລະ ເອກະສານການເດີນທາງອື່ນໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ນອກ ຈາກນີ້ ການກວດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ດ່ານເຂົ້າອອກປະເທດກໍເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການນຳຕົວເດັກຍິງລາວກັບຈີນເປັນເລື່ອງຍາກ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ແມ່ນ ເປັນຂະບວນ ການເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າຖືກໄປເປັນໝູ່ ເປັນໝູ່ຫັ້ນນ່າ ໄປນຳກັນຫັ້ນນ່າ ໄປຢູ່ ຢູ່ນັ້ນ ຢູ່ນຳເຂົາ ຢູ່ຄົນຈີນ ຢູ່ບ້ານພັກໂຮງແຮມ ຈັ່ງຊັ້ນໄປຊື່ໆນ່າ ແຕ່ວ່າ

ຄືເປັນສູງແຄ່ນີ້ປະມານ ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຕັ້ງແຕ່ຫຼັງໄລຍະໂຄວິດມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງໄດ້ປາບປາມຂະບວນການລັກສະນະດັ່ງກ່າວຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດ ຍສະເພາະຢູ່ບໍລິເວນເຂດເສດຖະກິດບໍ່ເຕັນທີ່ຈະມີຄົນຈີນເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ເຊົ່າເຮືອນພັກໄວ້ ນອກຈາກນີ້ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ຮັບເບາະແສຈາກປະຊາຊົນທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ກ ານຈັບກຸມໃນທີ່ສຸດ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ອໍ ດຽວນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ສູ້ຈະມີຫຼາຍແລ້ວເນາະ ແຕ່ກ່ອນກໍພໍວ່າເຫັນຢູ່ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ເຂົາກໍເລີ່ມສະກັດກັ້ນໄປແລ້ວເນາະ ບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ຫຼາຍ ກໍທຳມະດາ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາອອກໄປຕາມຊົນ ນະບົດເຂດບ້ານນອກເດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫັ້ນເນາະ ໄປຢູ່ ອັນທີ່ວ່າ ອັນຄົນທີ່ວ່າເຂົາບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນເດັກນ້ອຍເຂົາບໍ່ຮູ້ດອກເຂົາ ເພາະວ່າ ເອີ ໄດ້ເງິນສອງສາມຮ້ອຍຢວນ ເຂົາກໍໄປຫັ້ນແຫຼ ະ ໄປກໍ ບາດນີ້ກໍຜົນຮ້າຍຕາມມາ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ບາດນີ້ກໍ

ຫາກບໍ່ມີຈະຕັກເຕືອນ ປັບໃໝ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫາກຈະຢູ່ກິນນຳກັນ ແຕ່ຫາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ຖືກຕົວະມາ ກໍຈະຕິດຕໍ່ຫາຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ຈັດສົ່ງຕົວກັບບ້ານ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວຽກງານ ການສະກັດກັ້ນທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມຂອງແຂວງ ໄດ້ມີການລົງໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆນຳ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ເຖິງຂະບວນການດັ່ງກ່າ ວນຳ ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງກໍມີກໍລະນີລັກສະນະນີ້ເກີດຂຶ້ນນຳກັນ ແຕ່ລາວບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດໄດ້ ຍ້ອນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນວຽກງານໂດຍກົງ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ກໍມີປາກົດການຢູ່ ທີ່ວ່າເຄີຍໄດ້ໄປຮ່ວມ ອັນ ກອງປະຊຸມນະ ກໍມີ ອັນ ເຂົາເຈົ້າລາຍງານ ບັນດາເມືອງເຂົາເຈົ້າກໍລາຍງານ ກໍ ກໍຍັງມີຢູ່ຊັ້ນ ກໍເຄີຍໄດ້ຍິນ ອັນ ເຂົ າເຈົ້າວ່າຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າເຮົາກະບໍ່ເຫັນຕົວຈິງ ຂໍ້ມູນກັນຈັ່ງໃດລະເອົາຢູ່ນຳ ອັນ ພວກໂຄງການການຄ້າມະນຸດພຸ້ນເນາະ ດ້ານປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອ ນໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ເຄີຍມີຂະບວນການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແລ້ວ ສ່ວນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ມີສະພາບເສດຖະກິ ດຄອບຄົວທີ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ການສຶກສາ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຜ່ານມານີ້ ຊຸມປີຫຼັງໆຫັ້ນນະ ມີຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ ກະ ກະປາກົດບໍ່ມີແລ້ວ ປີຫຼັງນີ້ມີຢູ່ ແຕ່ ກະບໍ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ເຂົາເຈົ້າຈະມາເຂົ້າຫາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຂົ້າໄປເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການຢູ່ຊົນນະບົດ ໄປຊອກນີ້ ເພາະພວກນີ້ນີ້ເຂົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງເນາະ ຄົນທີ່ເອົ າເງິນໄປໃຫ້ ເຂົາກະດີໃຈ ພໍ່ແມ່ວ່າໄດ້ເງິນແລ້ວກະປ່ອຍລູກສາວໄປຫັ້ນນາ ເມື່ອປີກາຍນີ້ໃນເດືອນກໍລະກະດາ ຄລິບລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສັງຄົມອອນລາຍລາວນຳ ໂດຍເປັນຄລິບເດັ ກຍິງລາວອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 12 ຫາ 16 ປີ ຈຳນວນ 5 ຫາ 7 ຄົນ ລຽນແຖວກັນໃຫ້ເວົ້າສະເປັກຜົວແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ເປັນຄລິບເດັກຍິງລາວໃສ່ຊຸດນັກຮຽນລາວ ເຕັ້ນເພງຈີນໃນຮູບແບບຖ່າຍທອດສົດໃນໂຕ່ວອິນ ເຊິ່ງເປັນສື່ສັ ງຄົມອອນລາຍຂອງຈີນ ລ່າສຸດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໃນເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບເຫດການເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 13 ປີ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົ ວ ແລະ ຫາຍອອກຈາກເຮືອນ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2024 ໂດຍຖືກຜູ້ຊາຍສາມຄົນມາອຸ້ມໄປ ຈັບປິດຕາ ມັດມື ພາຂຶ້ນລົດ ເຊິ່ງຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນບໍ່ເວົ້າພາສາລາວ ແລ້ວເອົາລາວໄປຖິ້ມໄວ້ແຄມຂອງ ໂຊກດີທີ່ມີລຸງຄົນໜຶ່ ງເຫັນເຫດການ ຈຶ່ງຮ້ອງສຽງດັງໃສ່ ຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນດັ່ງກ່າວ ກໍເລີຍຫຼົບໜີໄປ ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ໄປຫາບ້ານດົງນາທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວ ສ້ອມແປງໄຟເຍືອງທາງ ແລ ະ ສັນຍານໄຟຈະລາຈອນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກເອົາສາຍໄຟ ເປັນເຫດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດຕະຫຼອດທັງເສັ້ນທາງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ຢາກໃ ຫ້ທາງການລາວສ້ອມແປງໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ສັນຍານໄຟຈະລາຈອນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພາະປັດຈຸບັນ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມັກຈະເກີດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນ ເປັນປະຈຳຕອນກາງຄືນ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທ ະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 19 ກຸມພານີ້ວ່າ ເຂດໜອງພະຍານະ ດອກໄຟຂະເຈົ້າບໍ່ໄຕ້ ໄຟແດງກະດັບ ຂະເຈົ້າລັກໄຟໄຟແດງອະ ຊິຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ດອກໄຟແດງ ດອກໄຟໄຕ້ແຄມທາງກະບໍ່ມີຈັກດອກເລີຍ ຕຳກັ ນຕະຫຼອດເນາະລົດແຖວນັ້ນ ລົດໃຫຍ່ອາດຈະຂີ່ໄວ ເພາະວ່າລົດຈັກອາດຈະລະວັງແມ່ນວ່າ
ຊາວບ້ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງການລາວຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່ານີ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກເອົາສາຍໄຟໄປຂາຍ ຫາກເຫັນວ່າເສັ້ນທາງເປ່ເພ ບໍ່ມີໄຟເຍືອງທ າງ ແລະ ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ກໍຄວນຮີບດ່ວນແກ້ໄຂ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວບ້ານ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ຄົນອື່ນໆ ຊາວບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຮຽ ກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວຮີບດ່ວນໃນການສ້ອມແປງສັນຍານໄຟຈະລາຈອນ ແລະ ໄຟເຍືອງທາງໃຫ້ມາເປັນປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກນັບແຕ່ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວສຳເລັດໃນປີ 2021 ຈົນຮອດດຽວນີ້ ຍັງບໍ່ທັ ນເຫັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປີດໄຟເຍືອງທາງຈັກເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເກີດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ສ່ວນສັນຍານໄຟຈະລາຈອນຕາມແຍກຕ່າງໆ ກໍເປ່ເພບໍ່ມີການສ້ອມແປງເທື່ອ ດັ່ງຊາວ ບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປີດນະ ບໍ່ໄດ້ເປີດດົນລະ ປິດເປັນປີສອງປີແລ້ວເດ້ ບໍ່ເຫັນເປີດເລີຍ ໄຟແດງຂະເຈົ້າກໍບໍ່ມາເບິ່ງເດ້ນີ້ນະ ກໍຢາກໃຫ້ມາແກ້ໄຂໂຕໄ ຟແດງຫັ້ນລະ ເພາະວ່າລົດຂະເຈົ້າຕຳກັນຕະຫຼອດຢູ່ຫັ້ນ ຊາວບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງສຳເລັດ ກໍຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເປີດໄຟເຍືອງທາ ງຈັກເທື່ອ ສ່ວນສັນຍານໄຟຈະລາຈອນກໍເປ່ເພໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເປັນເດືອນ ກໍຍັງບໍ່ເຫັນພາກສ່ວນໃດມາສ້ອມແປງ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ
ໄຟບໍ່ໄດ້ລະ ປິດມັນດົນແລ້ວ ໄຟແດງກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ໄຟມັນບໍ່ບໍ່ຮຸ່ງເລີຍ ທຸກຢ່າງນີ້ເປັນແຖວໄປເລີຍ ຄັນວ່າທຽວມັນກະທຽວໄດ້ຢູ່ ແຕ່ໄຟເຍືອງທາງມັນມັນບໍ່ໄດ້ຊື່ໆ ສ່ວນຊາວບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ອີ ກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄຟເຍືອງທາງເປ່ເພໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງມາຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງຈັກເທື່ອ ປ່ອຍໃຫ້ເປ່ເພ ແລະ ມືດຕະຫຼອດທັງເສັ້ນທາງ ໄລຍະຜ່ານມາ ຊາວບ້ານໃນ ພື້ນທີ່ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍບໍ່ມາແກ້ໄຂເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້ອມແປງ ໄຟແດງນີ້ໜ້າຈະ ໜ້າຈະໄດ້ປະມານເດືອນໜຶ່ງ ໄຟເຍືອງທາງນີ້ ໂອ ເປັນປີແລ້ວບໍ່ ໄຟເຍືອງທາງ ໂອ ປະຈຳເລີຍ ໂອ ອຸບັດຕິເຫດຮຸນແຮງເລີຍ ຢູ່ສີ່ແຍກ ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຫາກັນແຈ້ງໄປຫາ ອັນ ອັນ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລັດຖະບານລາວເປັນຜູ້ ສະໜັບສະໜູນທຶນກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ໂດຍມີບໍລິສັດພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງຂົວທາງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫາກເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເກີດເປ່ເພ ສັນຍານໄຟຟ້າຈະລາຈອນເປ່ເພ ຫຼື ລະບົບໄຟເຍືອງທາງໃຊ້ ການບໍ່ໄດ້ ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ ຫາກຢູ່ໃນການຄ້ຳປະກັນປະມານ 3 ຫາ 5 ປີ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ແລະ ສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ໃຫ້ກັບມາເປັນປົກກະຕິ ສ່ວນອຳນາດການປົ ກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພື້ນທີ່ ກໍຕ້ອງຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງລັດນຳດ້ວຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽ ວກັນນີ້ວ່າ ເອີ ຊ່ວງຄ້ຳປະກັນນີ້ຈະຕ້ອງແມ່ນ ອັນນ່າ ຜູ້ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ ອັນນ່າ ບຳລຸງຮັກສາກ່ອນ ເພາະຈະຕ້ອງຄ້ຳປະກັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ ນ່າ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາເນາະ ໃຫ້ມັນຢູ່ສະພາບເດີມ ເ ຈົ້າຂອງໂຄງການກະຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ການເມືອງແດ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າສິ ອັນນ່າ ປະປ່ອຍໄປເລີຍ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຕັດໃໝ່ ບ້ານໜອງພະຍາຫາບ້ານດົງນາທອງ ແມ່ນເລີ່ມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແ ລະ ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2021 ລວມໄລຍະທາງ 7.5 ກິໂລແມັດ ມີ 2 ເລນຫຼັກ ແລະ 1 ເລນຍ່ອຍ ມີທາງຍ່າງ 2 ເບື້ອງ ເບື້ອງລະ 1.5 ແມັດ ເຂດເສັ້ນທາງສະຫງວນມີເນື້ອທີ່ 35 ແມັດ ມີລະບົບໄຟເຍືອງທາງຢູ່ດອນກາງ ແລະ ໜ້າ ທາງປູດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ ໜາ 23 ຊັງຕີແມັດ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 300 ຕື້ກີບ
ການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຫົນທາງທົ່ວປະເທດລາວໃນເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ພຽງໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ເກີດຂຶ້ນ 773 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 119 ຄົນ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ຄົນ ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານ ມາ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກົມຈະລາຈອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສ່ວນສາເຫດທີ່ມີອຸບັດຕິເຫດຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກການດື່ມສິ່ງທີ່ມຶນເມົາແລ້ວຂັ ບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ມີການຂັບລົດໄວເກີນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຈະລາຈອນ ແລະ ແມ່ນຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດຂຶ້ນໃນໄລຍະເທດສະການ ເຊິ່ງເດືອນມົກກະລາທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍຖືວ່າ ເປັນເທດສະການບຸນປີໃໝ່ສ າກົນ ແລະ ປະຊາຊົນກໍມີການຈັດບຸນຫາລາຍໄດ້ເພື່ອສັງສັນ ກໍມັກຈະດື່ມແອລກໍຮໍຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລ້ວກໍຂັບລົດກັນກັບເຮືອນ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກວ່າໝູ່ຍັງເ ປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 19 ກຸມພານີ້ວ່າ ສຳຄັນກໍແມ່ນເກີດຈາກສິ່ງມຶນເມົາຫັ້ນແຫຼະເນາະ ໃນໄລຍະເດືອນປີໃໝ່ມາ ສ່ວ ນຫຼາຍມັນມີບຸນຫຼາຍງານເດ ຕິດຕໍ່ກັນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບຸນສັງສັນໃນເທດສະການ ຄວາມມ່ວນຊື່ນຫັ້ນແຫຼະເປັນຫຼັກນະ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເພາະວ່າສາມາດກວດສອບໄດ້ປະມານ 7-80 ເປີເຊັນ ແມ່ນເກີ ດຈາກການກິນເຫຼົ້າກິນເບຍມຶນເມົາຈັ່ງຊີ້ ນອກຈາກນີ້ ເວລາທີ່ມັນເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 5 ໂມງ ຫາທ່ຽງຄືນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນວັນສຸກທີ່ມັກເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເພາະເປັນວັນຢຸດຍາວສັ ບປະດາ ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຈະແມ່ນ ກຳມະກອນ ຊາວນາ ຄົນວ່າງງານ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ໃນໄລຍະອາຍຸ 16 ຫາ 30 ປີ ສຳລັບມາດຕະການການຫຼຸດອຸບັດຕິເຫດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທີ່ຜ່ ານມາ ກໍມີການຕັ້ງດ່ານເປັນຈຸດ ໃນແຕ່ລະຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອກວດກາຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍຈະລາຈອນ ເຊັ່ນ ການກວດກາດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບ ການກວດກາຄົນຂັບລົດກິນເກີນກຳນົດ ແລະ ອື່ ນໆ ແລະ ຍັງລະດົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງລະບຽບກົດຈະລາຈອນຕາມໂຮງຮຽນ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຄົນງານ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໃຫ້ຮັບຊາບເຂົ້າໃຈໃນກົດລະບຽບກົດໝາຍຈະລາຈອນນຳດ້ວຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວ ດຈະລາຈອນທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ກໍມີຢູ່ ເຮົາກໍເຮັດປົກກະຕິ ວຽກປົກກະຕິເຮົາຢູ່ແລ້ວ ເປັນຈຸດກໍເຮັດວຽກນັ້ນ ລົງວຽກໂຄສະນານີ້ແຫຼະ ວຽກຈະລາຈອນນີ້ແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນໂຮງຮຽນ ເປັນຫ້ອງການ ພວກເ ຮົາກໍລົງລົງເບີດໂຄສະນາ ສຳລັບເລື່ອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນທາງນີ້ ຊາວລາວກໍມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຫຼາກຫຼາຍກັນໄປ ດັ່ງຊາວລາວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ການຂັ ບລົດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຜູ້ໃດກໍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໝົດຢູ່ແລ້ວ ຫຼາຍຄົນກໍລະມັດລະວັງເວລາຂັບຂີ່ລົດ ແຕ່ຄຳວ່າອຸບັດຕິເຫດນີ້ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ເຊິ່ງຂະໜາດເຮົາລະມັ ດລະວັງ ກໍອາດຈະມີຄົນອື່ນມາຕຳເຮົາຄືເກົ່າ

ກໍຈະບໍ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍ ເພາະຖະໜົນຫົນທາງໃນລາວນີ້ ສະພາບຍັງເປັນຂຸມເປັນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າລົດນ້ອຍເຂົາເຈົ້າຈະແຊງ ກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຊງໄປກ່ອນ ກໍຄ່ອຍໄປແຫຼະເນາະ ທາງມັນຂຸມນ້ອຍຂຸມໃຫຍ່ ມັນກໍໄດ້ຄ່ອຍໄປ ຂຶ້ນກັບລົດແດ່ ລົດສູງແລ້ວໄປລົງຂຸມເລິກ ມັນກໍຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປກ່ອນ ເຫັນເຂົາເຈົ້າແຊງ ເຮົາກໍ ໃຕ້ຕາຫຼຽວເຂົາເຈົ້າແສງ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກົມ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ລາຍງານເພີ່ມຕື່ມວ່າ ໃນທົ່ວປະເທດລາວຍັງມີຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈາກການດື່ມແອນກໍຮໍແລ້ວຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນປ້າຍກຳນົດ ກໍຍັງມີລ່ວງປ້າຍຫ້າມໄຟແດງ ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ຖືກຊ່ອງຈະລາຈອນ ຈອດລົດຊະຊາຍຕາມເສັ້ນທາງ ສະເພາະໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກຳລັງຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກວດພົບເຫັນຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 90,966 ຄົນ ໃນນີ້ມີແມ່ຍິງ 28,013 ຄົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເພດຊາຍປະມານ 70% ເຊິ່ງການລະເມີດກົດຈະລາຈອນໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດອຸບັດຕິເຫດສູງເຖິງ 6,806 ລາຍ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສູ ງເຖິງ 922 ຄົນ ທີ່ທ່ານຮັບຟັງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ຖືກຄ້າມະນຸດຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖ ະກິດ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ປັດຈຸບັນປະເທດລາວກຳລັງມີບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນໂຕຍູ້ດັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ບາງຄົນກໍຍອມແຕ່ງງານກັບຊາຍຄົນຈີນ ໃນຈຳນວນແມ່ຍິງ ທີ່ແຕ່ງງານກັບຄົນຈີນ ແລະ ໄປເຮັດວຽກ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເລື່ອງການສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກເລື່ອງແຮງງານເຄື່ອນທີ່ທ່ ານໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ອັນນັ້ນ ເລື່ອງການຄ້າມະນຸດປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ລາວນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມັນຄືວ່າມີກະແສການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ ມີການ ອ່າ ຄົນຈີນມາຕິດຕໍ່ເອົາໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ຄືເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນ ະບົດ ໂຕນີ້ມາເບິ່ງແລ້ວມັນເປັນປາກົດການແນວໃດນີ້ ແປກໃໝ່ບໍ ຫຼືວ່າມັນເປັນປາກົດການຄືເກົ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ ບັນຫາເລື່ອງການຄ້າມະນຸດນີ້ ມັນ ມັນກໍເກີດມີມາດົນແລ້ວລະ ແຕ່ ອ່າ ມັນເປັນຂ່າວ ຫຼືວ່າມັນ ອ່ າ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງນີ້ ມັນໃນກໍລະນີທີ່ມັນຖືກພົບຊື່ໆເນາະ ອ່າ ພົບວ່າມີການຄ້າມະນຸດ ເຈົ້າ ອ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອ່າ ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເນາະ ອືມ ມັນ ມັນກໍເກີດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ ຢູ່ທາງແຂວງພາກເໜື ອກໍມີເນາະ ແຕ່ຢູ່ ອ່າ ຜົ້ງສາລີກະມີ ຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາກໍມີ ເຊິ່ງວ່າເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວເປັນໄລຍະ ແລ້ວຂະນະນັ້ນ ເຂົ້າໄປຈີນກໍມີ ເຂົ້າໄປໄທກະມີ ເຮົາຊິໄດ້ຮັບຂ່າວເປັນໄລຍະໆ ແຕ່ວ່າມັນກໍຈະມີ ເອີ ຈຳນວນ ອ່າ ຫຼາ ຍທີ່ມັນ ມັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ມັນບໍ່ ມັນບໍ່ຖືກເປັນຂ່າວເນາະ ຫຼືວ່າມັນຍັງ ເອີ ບໍ່ຄົ້ນພົບ ແລ້ວຜູ້ທີ່ຖືກ ເອີ ເປັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ອ່າ ຜົນກະທົບເນາະ ຫຼືວ່າເປັນ victims ນັ້ນກໍຍັງຢູ່ເນາະ ຢູ່ໃນປະເທດປາຍທາງ ຕາບໃດ ຕາບໃດເລື່ອງການເຄື່ອນຍ້າຍເນາະ ການລັກລອບໄປເຮັດວຽກເນາະ ແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼືຖືກກົດໝາຍກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ແລ້ວມັນກໍມີ

ເນາະ ຄັນຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກໍບໍ່ມີໃຜດອກ ອ່າ ທີ່ຕ້ອງການຍ່າງໜີຈາກຄອບຄົວເນາະ ຄັນຖ້າວ່າມັນບໍ່ມີ ອ່າ ບໍ່ມີ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ແຮງກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ອ່າ ຢາກມີລາຍຮັບລາຍໄດ້ເພື່ ອໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວເນາະ ໃຫ້ມີຖານະ ອ່າ ເສດຖະກິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເນາະ ໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ ເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງກໍໄດ້ ອືມ ເອີ ແລ້ວກໍ ກໍສິມີຢູ່ບາງຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ທີ່ ຄອບຄົວກໍບໍ່ໄດ້ທຸກໄດ້ຍາກ ກໍມີຢູ່ມີກິນ ຢູ່ ແຕ່ວ່າຖ້າເຫັນໝູ່ໄປ ຢາກໄປ ຢາກມີລາຍໄດ້ເປັນຂອງຕົວເອງ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າມີ ມີສ່ວນໜ້ອຍດອກ ແຕ່ວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍິ່ງເລື່ອງ ເລື່ອງເງິນເຟີ້ເນາະ ຄ່າຄອງຊີບສູງ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ອືມ ເຮັດໃຫ້ເ ດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມນີ້ຕ້ອງ ຕ້ອງໄປຊອກເຮັດວຽກ ອ່າ ຢູ່ເມືອງ ຫຼືວ່າຂ້າມໄປປະເທດ ໃກ້ຄຽງບໍ ອັນນີ້ ອັນນີ້ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມເດັກນ້ອຍກັບໄວໜຸ່ມນີ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າ ນອກຈາ ກນີ້ ບັນຫາທາງດ້ານການສຶກສາ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຄົນຈີນເຂົ້າມາປະເທດລາວ ກໍເປັນປັດໄຈທີ່ນຳໄປສູ່ການຄ້າມະນຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການພາກປະຊາສັງ ຄົມອີກທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນຫາການຄ້າມະນຸດຢູ່ລາວປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ວ່າເດັກນ້ອຍເອົາຜົວຄົນຈີນບໍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຈີນນີ້ນະ ເປັນຈັ່ງໃດປັ ດຈຸບັນນີ້ນະ ເຈົ້າ ເອີ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນປາກົດການທາງສັງຄົມອັນໜຶ່ງເນາະ ທີ່ເປັນມາປະມານ 3 ປີແລ້ວແຫຼະ ເທົ່າທີ່ຮູ້ນະ 2-3 ປີນີ້ເນາະ ເອີ ຖາມວ່າມັນ

ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ເງິນ ແລ້ວບວກກັບປັດໄຈພາຍນອກ ກໍຄືຄວາມຕ້ອງການໃນການຊອກຫາແຮງ ຍິງສາວເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຄືຈາກຊາຍຄົນຈີນ ອ່າ ທີ່ມີເງິນພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍ ແລ້ວກໍເລີຍວ່າໄປຊອກຫາບັນດ າ ເອີ ໄວໜຸ່ມຍິງສາວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ປັດໄຈອື່ນໆເດ ມັນມີຫຍັງແດ່ ອ່າ ປັດໄຈອື່ນ ນີ້ວ່າເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ປັດໄຈອັນທີ່ຮອງລົງມາ ກໍຄືວ່າເລື່ອງການນຳໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮົ າປາກົດເຫັນວ່າຄົນທີ່ມີແຕ່ຄົນຈີນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃນຮູບແບບນີ້ ຄົນຕ່າງປະເທດອື່ນກໍຈະມີຈັນຍາບັນ ມີຈິດສຳນຶກພຽງພໍທີ່ຈະ ຮູ້ແຍກແຍະເນາະ ແຕ່ວ່າເຫັນແຕ່ຄົນຈີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າກະບໍ່ໄດ້ເໝົາລວມດອກ ຄົນ ຄົນຈີນທີ່ມີຄຸນນະທຳຈັນຍາບັນມັນກະມີ ແຕ່ວ່າຍັງມີຄົນຈີນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ນັບຖືກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ເພາະວ່າກົດລະບຽບຢູ່ ສປປ ລາວ ມັນບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ມັນບໍ່ໜັກແໜ້ນ ເຂົາເຈົ້າກະເລີຍບໍ່ຢ້ານ ອັນນີ້ ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຜິດຊ້ຳຊາກຊ້ຳຊາທີ່ເຮົາເຫັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍທົ່ວໆໄປ ອືມ ປັດໄຈສະຫຼຸບກະຄື ໜຶ່ງ ລະບຽບ

ເນາະ ມັນເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຄົນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍ ເຫດຜົນໜຶ່ງ ມັນກໍເພາະວ່າ ໜຶ່ງ ແຮງຈູງໃຈອັນ ອັນໜຶ່ງຂອງ ຂອງເຂົາທີ່ເຂົ້າມາໃນ ໃນນີ້ ສ່ວນໜຶ່ງສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ອ່າ ຄ້າຍໆກັບຊື້ບໍລິການ ຫຼືວ່າຕ້ອງການໄປ ຊື້ສາວໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊົນ ນະ ນະບົດເນາະ ແລ້ວກໍກາຍເປັນກຸ່ມໜຶ່ງຈັດຫາໃຫ້ ອ່າ ຄົນຈີນໃນເລື່ອງເອົາຜູ້ສາວນ້ອຍໄປໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດກໍຄືເຂົາເອົາໄປແລ້ວ ເຂົາກໍໄ ປຖ່າຍທຳ ໄປຖ່າຍຄລິບອັນໂປ້ເປືອຍປະມານນີ້ ແລ້ວເລື່ອງບັນຫາເລື່ອງການສຶກສາເດ ຫຼືວ່າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດນີ້ ມັນການສຶກສາເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ການໂຄສະນານີ້ ເລື່ອງຕົວນີ້ ມັນເຂົ້າເຖິງຍາກບໍ ອ່າ ການສຶກສາ ກໍມີສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາເຂດຊົນນະ ນະບົດເນາະ ມັນກະເຮັດໃຫ້ ອ່າ ເຂົາ ເຂົາເຈົ້າຂາດພູມຄຸ້ມກັນ ພູມຄຸ້ມກັນສຳລັບຕົວ ຕົວເອງໃນການທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົວ ຕົວເອງ ຫຼືວ່າແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັ ບຕົວເອງ ເວລາພົບພໍ້ບັນຫາໃນລັກສະນະນີ້ເນາະ ຄວາມຈິງເຮົາມີໜ່ວຍ ໜ່ວຍງານນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບມະຫາພາກເນາະ ແຕ່ວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບ ໃຫ້ນ້ອງຍິງ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ະຄືສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງບໍ ຄະນະກຳມະການກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກົດໝາຍປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ບໍ່ໄດ້ເຫັນອອກມາເວົ້າອີ່ຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງພວກນີ້ ສະນັ້ນແຫຼະ ມັນກະຈະເຫັນວ່າແມ່ຍິງ ຫຼື ໄວໜຸ່ມຍິງ ເອເຊຍ ເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທູດຈີນປະຈຳລາວ ເພື່ອຖາມກ່ຽວກັບຂອດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຈີນ ແລະ ລາວ ເພື່ອຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດຈາກລາວໄປຈີນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດບໍ່ສາມາດ ຕອບຄຳຖາມນີ້ໄດ້ ແຕ່ບອກພຽງແຕ່ວ່າຈະລາຍງານເຖິງທ່ານທູດຈີນໄດ້ຮັບຮູ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວກໍໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງພາກເໜືອທ່ານໜຶ່ງ

ກໍລະນີນາງໄກ່ ນາມສົມມຸດ ອາຍຸ 19 ປີ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍຈີນ ແລະ ຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດຈີນກັບຜົວ ຫຼັງຈາກຢູ່ກິນກັນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ນາງໄກ່ກໍຖືກຜົວຈີນຈັບຮຽກຄ່າໄຖ່ຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ໃນເດືອ ນມົກກະລາ 2024 ນາງເກດແກ້ວ ໄຊຍະວົງ ອາຍຸ 28 ປີ ຊາວແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວ ຫຼັງຈາກຍາດພີ່ນ້ອງຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ໃນປີ 2022 ແລະ ຕໍ່ມາຍາດພີ່ນ້ອງຈຶ່ງຮູ້ວ່າລາວຖືກຂ າຍໄປຈີນ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ EP ນີ້ເຮົາ ຈະມາເວົ້າເລື່ອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄອບຄົວອອກຈາກໂຄງການເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການເຂື່ອນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເບິ່ງວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ເຂົາເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຂີ້ຮ້າຍລົງ ເ ຮົາຊິມາລົມກັບແຂກຮັບເຊີນຂອງເຮົາ ກໍຄື ເພັດສະຫຍາມ ນັກຂ່າວເອເຊຍເສລີ ຕອນນີ້ຢູ່ໃນສາຍກັບພວກເຮົາແລ້ວ ສະບາຍດີເພັດສະຫຍາມ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີເຈົ້າ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ເຈົ້າ ສະບາຍ ດີ ໂຄງການເຂື່ອນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງໂດຍລວມແລ້ວນີ້ ມີປະຊາຊົນເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນນີ້ ຫຼາຍຄອບຄົວປານໃດ ມີປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍນີ້ປະມານ 7,000 ຄອບຄົວ ສິບພັນປາຍກວ່າຄົນ ອື ທີ່ສູນເສຍທີ່ດິນແລ້ວ ກໍຖືກຍົກຍ້າຍ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ມີຄົນຖືກຍົກຍ້າຍແລ້ວເນາະ ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍແທ້ໆນີ້ມີປະມານສັກເກືອບໆ 2,000 ປາຍກວ່າຄອບຄົວແລ້ວ ອ່າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນີ້ກຳລັງມີການ ອ່າ ບຸກເບີກທີ່ດິນແລ້ວກໍກໍ່ສ້າງເຮືອ ນຈັດສັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ເພື່ອທີ່ຊິຍົກຍ້າຍໄປຕາມແຜນຂອງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ອື ລວມໆແລ້ວກໍປະມານ 7,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຕອນນີ້ ສະເພາະເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ເຈົ້າ ບັດນີ້ອັນມື້ ກີ້ກໍເວົ້າເລື່ອງວ່າອັນໄດ້ດິນໄດ້ດອນທີ່ເພິ່ນອັນນັ້ນອັນຊົດເຊີຍແລ້ວເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງອັນເງິນຊົດເຊີຍຕ່າງໆເລີຍຊັ້ນເຈົ້າ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ວ່າອ້າຍຕິດຕາມຂ່າວນີ້ມາ ແລ້ວກໍໄດ້ລົມກັບຜູ້ ອັນໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົບຈາກເຂື່ອນເນາະ ເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຄ່າດິນດອນຂອງເພິ່ນ ກໍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຂະເຈົ້າຢູ່ບໍເຈົ້າ ຫຼືຈັ່ງໃດເນາະ ເລື່ອງໄອ້ເງິນຊົດເຊີຍເນາະ ຖາມວ່າເໝາະສົມບໍ່ ເທົ່າທີ່ສຳພ າດມາ ຊາວບ້ານ 99% ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເໝາະສົມເພາະວ່າ ອ່າ ທີ່ດິນ ອ່າ ດິນປຸກສ້າງເນາະ ຫຼືວ່າເຮືອນເຂົາເຈົ້າຊີ້ນະ ຢາກຍົກຕົວຢ່າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງເນາະ ທີ່ກຳລັງຊິມີແຜນຍົກຍ້າຍໃນປັດຈຸບັນ ເນາະ ກໍຄືບ້ານລາດຫານເນາະ ບ້ານລາດຫານນີ້ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ ເປັນບ້ານທີ່ປະຊາຊົນລ່ຳລວຍແລ້ວ ມີເຮືອນ 2 ຊັ້ນ 3 ຊັ້ນ ເຈົ້າ ແຕ່ ແຜນການ ອ່າ ເຮືອນຈັດສັນຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ກໍຄືບໍລິ ສັດຊໍການຊ່າງ ແລະກະທາງລັດຖະບານລາວ ເຂົາເຈົ້າເອົາແຜນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ກໍຄືເປັນເຮືອນ ເປັນເຮືອນ ອ່າ ເປັນເຮືອນປູນຍົກສູງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ ບໍ່ມີຊັ້ນລ່າງ ອືມ ແລ້ວກະບໍ່ມີເຮືອນໄຟ ມີສະເພາະເຮືອນ ຊາວບ້ານກະບອກວ່າ ເຂົາບໍ່ຍອມ ເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ ແລ້ວກະເຂົາບໍ່ເຫັນດີກັບການອອກແບບເຮືອນຈັດສັນ ເຊິ່ງຊາວບ້ານກະຍື່ນສະເໜີໄປຫາທາງສະພາແຂວງ ທາງສະພາແຂວງກະຍື່ນໄປຫາທາງລັດຖະບ ານ ສຸດທ້າຍມາມັນກະຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວກະບອກວ່າ ງົບປະມານມັນມີຈຳກັດ ໄດ້ສ່ຳນີ້ ນີ້ນະ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລ້ ກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປເນາະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລ າວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ້ວກະ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລ້ວກະຊ່ວຍກົດໄລ້ ກົດແຊແດ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມແລ້ວນະ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເ ຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັ ນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມງ